ບັນດາໂຄງການລົງທຶນນອກແຜນການ ສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດຖະບານລາວທຸກປີ ເພາະເປັນໂຄງການທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຕ້ອງສູນເສຍລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ຊົງ ລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ປະທານຄະນະກຳມະການລະດັບຊາດເພື່ອຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ໃນຊ່ວງປີ 2016 ຫາ 2019 ໄດ້ດຳ ເນີນການກວດກາໂຄງການລົງທຶນນອກແຜນການຂອງລັດຖະບານລາວ ຈຳນວນທັງໝົດ 148 ໂຄງການ ໃນນີ້ກໍມີເຖິງ 83 ໂຄງການ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ 2,024 ຈຸດເຈັດໜຶ່ງຕື້ກີບ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ໃຫ້ການຮັບຮອງ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າໃນແຜນການງົບປະມານຂອງລັດຖະບານລາວຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ແລະ ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການພິຈາລະນາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດລາວ 33 ໂຄງການ ສ່ວນອີກ 32 ໂຄງການທີ່ຜິດລະ ບຽບກົດໝາຍ ກໍມີພຽງແຕ່ 2 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ໂຈະໂຄງການແລ້ວ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບຸນທອງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ໃນໂຄງການນອກແຜນທີ່ກວດກາສຳເລັດແລ້ວ 83 ໂຄງການ ໄດ້ເອົາເຂົ້າແຜນແ ລ້ວ ມູນຄ່າ 2,024.71 ຕື້ກີບ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າແຜນ 33 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 131.29 ຕື້ກີບ ສະເໜີບັນຈຸເຂົ້າໃນແຜນ ເພາະເຫັນວ່າສົມເຫດສົມຜົນ ມີ 2 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 49.22 ຕື້ກີບ ຖືກໂຈະ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສະເໜີໃຫ້ປົດອອກຈາ ກໂຄງການນອກແຜນ ມີ 30 ໂຄງການ ມູນຄ່າໂຕຈິງຫຼຸດມູນຄ່າທີ່ສະພາຮັບຮອງ ທ່ານ ບຸນທອງ ຢືນຢັນວ່າ ສະເພາະໃນປີ 2019 ໄດ້ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ 209 ໂຄງການ ພົບວ່າມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອ ງຕາມລະບຽບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ຊຶ່ງແບ່ງເປັນ 103 ໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດການປະມູນ ແລະ 106 ໂຄງການທີ່ຈັດການປະມູນບໍ່ຖືກກົດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ລັດເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 5,331 ຕື້ກີບ ສ່ວນການຍົກເວັ້ນ ອາກອນນຳເຂົ້ານ້ຳມັນໃຫ້ກັບບໍລິສັດຕ່າງຊາດທີ່ລົງທຶນໃນລາວ ກໍເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານສູນເສຍດ້ານລາຍຮັບໄປກວ່າ 2,470 ຕື້ກີບ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ມີໜີ້ເສຍ ໃນລະບົບທະນາຄານເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 3.25 ເປີເຊັນຂອງເງິນ ກູ້ທັງໝົດ ແລະ ໄດ້ກວດພົບການທຸດຈະລິດໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີ່ເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພະນັກງານລັດກັບນັກທຸລະກິດ ຈຳນວນ 1,285 ຄົນ ໂດຍໃນຈຳນວນຜູ້ກະທຳການທຸດຈະລິດດັ່ງກ່າວ ແບ່ງເປັນ ພະນັກງານລັດ 970 ຄົນ ກັບນັກທຸລະກິດ 315 ຄົນ ທີ່ຮ່ວມມືກັນທຸດຈະລິດໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານລາວ ຈຳນວນ 105 ໂຄງການ ຊຶ່ງກໍມີທັງໃຊ້ອຳນາດໜ້າທີ່ເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ການຮັບ ສິນບົນ ການຍັກຍອກ ແລະ ສໍ້ໂກງເອົາຊັບສິນຂອງລັດ ການປອມແປງເອກະສານສຳຄັນຂອງລັດ ການປອມແປງມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ເທັກນິກຕ່າງໆ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນໂຄງການພັດທະນາທີ່ລັດຖະ ບານລາວກູ້ຢືມເງິນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກນັ້ນ ຍັງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຖືກນານາຊາດກົດດັນ ເພື່ອໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ ຢ່າງຮີບດ່ວນອີກດ້ວຍ ສ່ວ ນທ່ານນາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໄດ້ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ທີ່ມີປະສິດທິພາບຕ່ຳໃນທຸກດ້ານນັ້ນ ໄດ້ກວດພົບການທຸຈະລິດ ໃນໂຄງການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງພະນັກງານລັດກັບພາກທຸລະກິດເອກະຊົນນັ້ນ ຖືເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຕ້ອງສູນເສຍລາຍຮັບຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ທັງຍັງກວດພົບ ພະ ນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ສົ່ງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆຂອງລັດເຂົ້າງົບປະມານລັດຖະບານຫຼາຍກວ່າ 999 ຕື້ກີບ ແລະ ກວ່າ 67 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງກໍເຮັດໃຫ້ມີການລົງໂທດທາງວິໄນຕໍ່ພະນັ ກງານລັດ 849 ຄົນ ດຳເນີນຄະດີໃນສານ 113 ຄົນ ສານຕັດສິນໂທດແລ້ວ 55 ຄົນ ເກັບເງິນຄືນມາໄດ້ 26.5 ຕື້ກີບ ກັບ 17 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຍົກເລີກສຳປະທານໂຄງການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນລາວ ແລະ ຕ່າງຊາດທີ່ ພົວພັນໃນການທຸຈະລິດດັ່ງກ່າວ ຈຳນວນເຖິງ 315 ລາຍອີກດ້ວຍ ສ່ວນອົງການເພື່ອຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນ Transparency International ລາຍງານວ່າ ລັດຖະບານລາວມີຄວາມໂປ່ງໃສໃນການບໍລິຫານງານພຽງ 29 ຈາກ 100 ຄະແນນເຕັມໃ ນປີ 2018 ໝາຍຄວາມວ່າ ມີນັກທຸລະກິດຕ່າງຊາດທີ່ລົງທຶນໃນລາວເຖິງ 71 ໃນ 100 ຄົນທີ່ເຫັນວ່າມີການທຸຈະລິດໃນວົງການລັດຖະບານລາວ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ VOA